ເຟສບຸກ ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ ສາກົນນານາຊາດ ແລະ ຄົນເລືອດພະມ້າໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ມີຄ ວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍມາກມາຍ ກ່ຽວກັບທີ່ກອງທັບພະມ້າລັດຖະປະຫານຂຶ້ນໃນປະເທດພະມ້າ ສຳເລັດໃນຫວ່າງວັນທີ 1 ກຸມພາແລ້ວນີ້ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍກຳລັງຖືກກົດດັນຍິ່ງໆຂຶ້ນ ໃຫ້ກະທຳພຶດ ຕິການຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ກ່ຽວກັບທີ່ກອງທັບພະມ້າລັດຖະປະຫານຂຶ້ນໃນປະເທດພະມ້າໃນວັນທີ 1 ແລ້ວນີ້ ຊຸມຊົນພະມ້າໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຮ່ວມກັນກັບຄະນະສິດທິມະນຸດສະຊົນຕ່າງໆນານາ ຢາກໃຫ້ມີກ ານຂວາງກັ້ນ sanction ໃໝ່ໃສ່ບຸກຄົນຜູ້ສຳຄັນຂອງກອງທັບພະມ້າ ຮວມດ້ວຍຜູ້ບັນຊາການກອງທັບພະມ້າ ໜ້າທີ່ການປະທ້ວງອັນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນພະມ້າ ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແມ່ ນເປັນເຫດການອັນໜຶ່ງທີ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນໃນອະດີດແລ້ວ ບາງຜູ້ບາງຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງຂອງຊຸດນີ້ນັ້ນ ເຄີຍພົວພັນກັບການປະທ້ວງຢູ່ໃນປະເທດພະມ້າ ໃນຄາວປີ 1988 ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວເອົາປະ ຊາທິປະໄຕພະມ້າ 30 ປີຫຼັງຈາກປີ 1988 ບັດນີ້ ຄົນພະມ້າກໍຕໍ່ສູ້ແບບດຽວກັນນັ້ນຂຶ້ນໃໝ່ ທີ່ໃນຊຸດນີ້ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ມີການປະທ້ວງຂຶ້ນຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນລັດວິກຕໍເຣຍ ໂດຍທີ່ປະເທດພະມ້າຖືກກຳເອົາ ໂດຍກອງທັບພະມ້າອີກໃໝ່ ທັງກໍມີການຢ້ານກົວວ່າ ກອງທັບພະມ້າຈະກຳເອົາອຳນາດການປົກຄອງພະມ້າໃໝ່ຫຼາຍ 10 ປີ ແມ່ນວ່າຜູ້ປະທ້ວງນັ້ນ This is a very shocking for the uh, Burmese people and um uh, we will not uh, stop ຮຽກໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະເຕຣ ເລຍຈົ່ງກະທຳພຶດຕິການອັນໃດອັນໜຶ່ງອອກມາ ດຣ ມິນຈູ ປົບຫຼົບໜີຈາກປະເທດພະມ້າໃນປີ 1988 ພາຍຫຼັງທີ່ກອງທັບພະມ້າສັ່ງຈັບທ່ານ ສຳລັບທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການລຸກຮືຂຶ້ນເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນປະເທດພະມ້າ ກ່ຽວກັບຄວາມຊົງຈຳຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດພະມ້ານັ້ນ ທ່ານເວົ້າວ່າ

ດຣ ຈູ ຮຽກໃຫ້ financial sanctions, economic sanctions, and travel restrictions ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ຈົ່ງກະທຳພຶດຕິການອັນແຂງກ້າຕໍ່ຕ້ານນາຍພົນທັງຫຼາຍຂອງກອງທັບພະມ້າ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຂວາງກັ້ນ sanction ໃສ່ປະເທດພະມ້າຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງ ຫ້າມການໄປມາ ໃສ່ທະຫານພະມ້າທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນຜູ້ຄວບຄຸມການປາບປາມຊົນເຜົ່າມຸສລິມໂຣຮິງກາຂອງປະເທດພະມ້າ

ທີ່ພົວພັນກັບການກະທຳການລັດຖະປະຫານນັ້ນ ໂດຍການໃຫ້ໂອວາດຕໍ່ສະພາສູງອົດສະຕຣາເລຍໃນວັນທີ 2 ແລ້ວນີ້ ຍານາງ ມາຣີສ ເພນ ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ບໍ່ໄດ້ເອີ່ຍກ່ຽວກັ ບການຂວາງກັ້ນປະເທດພະມ້າອີກໃໝ່ ແຕ່ຍານາງເນັ້ນວ່າ uh, We are in close contact with uh, other countries including through our embassy in Yangon uh, to discuss these developments and our respective ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍກຳລັງໂອ້ລົມປຶກສາຫາລືກັນກັບປະທານຂອງອາຊຽນ ຄືປະເທດບຣູໄນ ແລ ະ ສຳພັນທະມິດອື່ນໆໃນຂົງເຂດ ແລະ ກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ ຄຣິດສະໂຕເຟີ ແລມ ອະດີດເອກລັດຖະທູດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ໃນອະດີດປະຈຳການຢູ່ໃນປະເທດພະມ້າ ມີຄວາມເຫັນດ້ວຍວ່າລັດຖະບານອົດ ສະຕຣາເລຍຄວນປະສານກັນກັບອາຊຽນ ແທນທີ່ຈະຟ້າວຟັ່ງບົ່ງວາງການຕ້ອງຫ້າມໃສ່ປະເທດພະມ້າ ຊຸມຊົນຄົນພະມ້າໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເອີ່ຍວ່າ ຈະບໍ່ທໍ້ຖອຍຫຍັງຈາກການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງກາ ນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນແມລເບີນ ຊຸມຊົນພະມ້າປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານກອງທັບພະມ້າທີ່ຍຶດອຳນາດນັ້ນແລ້ວ ແລະ ໃນວັນພຸດທີ 3 ແລ້ວນີ້ ຄົນພະມ້າໃນລັດ New South Wales ກໍກະທຳດັ່ງນັ້ນດ້ວຍ ແລະ ໃນບໍ່ນານນີ້ ການປະທ້ວງຂອ ງຊຸມຊົນພະມ້າກໍຈະຖືກກະທຳຂຶ້ນໃນກຸງອາດີເລດດ້ວຍ ແລະ ກໍມີຄວາມຫ່ວງໃຍຕ່າງໆ ຂອງສາກົນນານາຊາດ ທັງຄວາມຫ່ວງໃຍຕ່າງໆນັ້ນກໍທະວີຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບທີ່ກອງທັບພະມ້າຍຶດອຳນາດນັ້ນ ທັງກໍເປັນຫ່ວ ງເປັນໃຍຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ກອງທັບພະມ້າຈັບກັກໂຕໄວ້ຍານາງ ອັນຊັນ ຊູກີ ຜູ້ນຳຂອງປະເທດພະມ້າ ໂຄສົກຕາງໜ້າປະຊາທິປະໄຕພະມ້າ ຄື National National League for Democracy ເວົ້າວ່າ ອັນຊັນ ຊູຊີ ຜູ້ນຳປະເທດພະມ້າ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ສຳຄັນອື່ນ ໆ ຖືກຈັບກັກໂຕໄວ້ແລ້ວ ການຈັບກັກຂັງນັ້ນມີຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັນລະຫວ່າງລັດຖະບານພົນລະເຮືອນພະມ້າ ແລະ ກອງທັບພະມ້າ ພາຍຫຼັງທີ່ການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດພະມ້າຈົບສິ້ນລົງໄປແລ້ວ ກ ອງທັບພະມ້າລັດຖະປະຫານລັດຖະບານພະມ້າ ໂດຍອ້າງວ່າການເລືອກຕັ້ງພະມ້າທີ່ຫາກໍຈົບສິ້ນລົງໄປໃນຫວ່າງໜຶ່ງບໍ່ນານແລ້ວນີ້ ມີການສໍ້ໂກງກັນ ຄົນຂອງກອງທັບພະມ້າກຳຕັ່ງສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນພ ະມ້າອັນສຳຄັນ ແລະ ຂອງລັດຖະບານ ອັນຊັນ ຊູຈີ ນຳດ້ວຍ ທີວີຂອງກອງທັບພະມ້າປະກາດວ່າ ກອງທັບພະມ້າຈະຄວບຄຸມປະເທດພະມ້າປີໜຶ່ງ ຂ່າວນີ້ອ້າງວ່າທຳມະນູນພະມ້າໃຫ້ສິດແກ່ກອງທັບພະມ້າຄວບຄຸ ມປະເທດພະມ້າໃນຍາມຄັບຂັນ ທຳມະນູນດັ່ງກ່າວແມ່ນກອງທັບພະມ້າວາດແຕ່ງອອກມາ ໃນຄາວຍັງມີອຳນາດເປັນລັດຖະບານພະມ້າຢູ່ ແລ້ວປາໄຊການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດພະມ້າໃຫ້ແກ່ຍານາງ ອັນຊັນ ຊູຊີ ຂ່າວນັ້ນເວົ້າວ່າ ກອງທັບພະມ້າກຳເອົາອຳນາດ ຍ້ອນທີ່ລັດຖະບານພະມ້າທີ່ມີ ອັນຊັນ ຊູຊີ ນຳພາ ລົ້ມເຫຼວໃນການບໍ່ໃຫ້ມີການສໍ້ໂກງກັນໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ 11 ສາກົນ 2020 ແລ້ວນີ້ ແລະ ຍ້ອ ນທີ່ລັດຖະບານ ອັນຊັນ ຊູຊີ ບໍ່ໂຈະໄວ້ການເລືອກຕັ້ງພະມ້າຈາກໂຄວິດ-19

ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດພະມ້າ ບໍ່ຮັບຮູ້ການກ່າວຫາຂອງກອງທັບພະມ້າທີ່ອ້າງວ່າ ການເລືອກຕັ້ງພະມ້າ ຂອງຄາວເດືອນ 11 ສາກົນ ປີ 2020 ແລ້ວນີ້ ມີການສໍ້ໂກງກັນ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາ ຂອງທ່ານ SBS ລາວ